ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ເປັນປະເທດດອນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສ່ວນໃຕ້ຂອງໂລກນີ້ ມີເດັກໆທີ່ອ່ອນກວ່າອາຍຸ 18 ປີ ເຖິງ 5 ລ້ານຄົນ ພາຍໃຕ້ກົດເກນຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວເຖິງສິດທິຂ ອງເດັກໆມີຢູ່ວ່າ ເດັກໆທຸກໆຄົນຕ້ອງມີສິດທິສະເໝີພາບກັນ ໃນການເຕີບໂຕໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຕ່ຄະນະຕ່າງໆທີ່ຕາງໜ້າເດັກໆເຊື່ອວ່າ ປະເທດອົດ ສະຕຣາລີຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດເກນຕ່າງໆນັ້ນຢ່າງມາກມາຍຢູ່ ເວລານາທີຜ່ານພົ້ນມາແລ້ວເກືອບ 30 ປີ ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຊັນຮັບຮູ້ກົດເກນສະຫະປະຊາຊາດ ຄື UN Convention ກ່ຽວເຖິງສິດທິຂອງເດັກໆ ທີ່ເ ປັນຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນ

ທີ່ມີຂຶ້ນກັບເດັກໆໃນແຕ່ລະມື້ ດັ່ງໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ສາມາດໄປຫາທ່ານໝໍ ສາມາດຫຼິ້ນກັບເພື່ອນໆ ສາມາດຢູ່ກັບຄອບຄົວ ແລະ ສາມາດພັກຜ່ອນ ແຕ່ວ່າອີງຕາມການລືມເບິ່ງ 5 ປີອັນຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະປະຊ າຊາດ UNICEF ຄືຕໍ່ແຕ່ໜັງສືລາຍງານອັນຫຼ້າສຸດກ່ອນນີ້ມາ ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມກ້າວໜ້າໜ້ອຍ ໃນການເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ສິດທິຂອງເດັກໆທຸກໆຄົນຖືກປົກປ້ອງ

ແລະ ກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳສຸຂະພາບປະສາດ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມກັງວົນຈິດກັງວົນໃຈ ແລະ ວິທີການທີ່ລັດຖະບານຕ່າງໆໂຕ້ຕອບການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດໃນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຂົງເຂດປາຊີຟິ ກ ແລະ ໃນໂລກນີ້ ແລະ ພວກເພິ່ນເຮັດຫຍັງໃຫ້ແນ່ວ່າ ແນວໃດເດັກໆຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ເດັກໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ 1 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 6 ຄົນ ຍັງຢູ່ກິນຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງຢູ່ ທີ່ 1 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 7 ຄົນ ເປັນອາການໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ Megan Mitchell ຜູ້ນຳຂອງ National Children ເວົ້າວ່າ

ໂດຍຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະຕຣາລີເຫັນວ່າ ໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 8 ຄົນ ມີຄວາມປະສົບການກັບການທຳຮ້າຍໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເພດສຳພັນ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 15 ປີ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນທຸກໆລັດ ຍົກເວັ້ ນລັດ Tasmania ແລະ South Australia ອາຍຸ 16 ປີ ແມ່ນອາຍຸທີ່ມີສິດໃຫ້ອະນຸຍາດກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມເພດໄດ້ ຍານາງ Tiffany Overall ເປັນນັກກົດໝາຍ ແລະ ພະນັກງານສິດທິມະນຸດຊົນ ຢູ່ທີ່ Youth Law Youth Law ເປັນສູນກາງກົດໝາຍອັນໜຶ່ງໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະ ເທດອົດສະຕຣາລີ ຍານາງເວົ້າວ່າ ມັນມີການບົ່ງວາງອາຍຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ສຳລັບທີ່ເຮົາຈະຮ່ວມເພດສຳພັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກເຮົາອ່ອນກວ່າ 12 ປີ ບຸກຄົນຜູ້ອື່ນບໍ່ສາມາດຮ່ວມ ເພດສຳພັນກັບເຮົາໄດ້ ກະທັງທີ່ເຮົາເຫັນດີນຳກໍຕາມແຕ່ ອີງຕາມສູນກາງ Australian Centre for Child Protection ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເດັກໆ 1 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 35 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການປົກປ້ອງເດັກໆ ໃນປີ 2017-2018 ຍານາງ Karen Flanagan ເປັນຜູ້ແນະນຳນະໂຍບາຍຂັ້ນສູງຂອງ Save the Children Australia ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງເຊື່ອວ່າການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າເພື່ອເດັກໆ ແມ່ນເລີ່ມລົບລ້າງການລົງໂທດໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທຸກແນວທີ່ມີຢູ່ໃນຄອບຄົ ວ ອົດສະຕຣາລີເປັນປະເທດນານາວັດທະນະທຳປະເພນີ ທີ່ມີເດັກໆໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນ ເກີດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະມານ 6 ເປີເຊັນຂອງເດັກໆ ເປັນຄົນສາຍເລືອດຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີ ກ ານຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຂວາຍຕ່າງໆຊີ້ແຈງວ່າ ການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນມີຢ່າງມາກມາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ມັນແຕະຕ້ອງເຈັດຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມການສຶກສາເບິ່ງໂດ ຍ Foundation for Youth Australians ຍານາງ Megan Mitchell ທີ່ National Children ເວົ້າວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດເກນຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວເຖິງສິດທິຂອງເດັກໆ ມີຢູ່ວ່າ ເດັກໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທຸກຄົນມີສິດຢູ່ກິນໂດຍບໍ່ຖືກຮັກບ້າງຊັງບ່ຽງໃດໆທັງສິ້ນ ເລື້ອຍ ໆໄປ ອົດສະຕຣາລີຖືກໃຈມອງເບິ່ງໃນດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ບົ່ງວາງອາຍຸຕ່ຳໄວ້

ໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈົ່ງຍົກສູງຂຶ້ນລະດັບອາຍຸ ກ່ຽວເຖິງການທີ່ເດັກໆລະເມີດກົດໝາຍ ສຳລັບ Karen Flanagan ທີ່ Save the Children Australia ເວົ້າວ່າ
ສຳລັບທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງແທ້ໆ ແມ່ນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງເດັກໆ ຖືກຮັບຕ້ອນເອົາແບບໃດກັນ ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃ ຫ້ຫາເອົາຄວາມແນະນຳຢູ່ທີ່ສູນກາງກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ Kids Lines ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 1800 55 1800 ຫຼື Lifeline ໂດຍໂທນ້ຳເບີໂທລະສັບ 13 11 14 ຫຼື ໂທຫາ 000 ຖ້າຫາກ ວ່າທ່ານ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ ກຳລັງຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍຢູ່ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ